ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ ສຸພັດຕາ ແລະ ໜາ ກັນຍາສິດ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການ ສະບາຍດີ ໜາ ກັນຍາສິດ ສະບາຍດີ ສຸພັດຕາ ເຈົ້າ ພອ ດແຄສຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ ຈະໄດ້ສຳພາດແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ວ່າລູກຊາຍຖືກຄ້າມະນຸດໄປພະມ້າ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນລູກຊາຍຂອງເພິ່ນກໍຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ໂຮງກາຊີໂນຂອງຈີນໃນເມືອງມຽ ວດີ ລັດກະຍິນ ປະເທດພະມ້າຢູ່ ກໍໄດ້ຍິນວ່າສຸພັດຕາເອງກໍຕິດຕາມເລື່ອງລາວໂຕນີ້ມາຫຼາຍເດືອນເຕີບແລ້ວແມ່ນຕົວະ ເຈົ້າ ແມ່ນ ສະນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານພົບກັບການສຳພາດໄດ້ເລີຍ
ເຈົ້າ ສະບາຍດີແມ່ ສະບາຍດີນະ
ໂດຍ ເຈົ້າ
ເປັນຈັ່ງໃດອາກາດຢູ່ພຸ້ນ ຝົນຕົກແດດອອກ
ອໍ ຮ້ອນບໍ ຝົນຕົກຢູ່ ໂອ ຝົນຕົກ ຮ້ອນ ຮ້ອນໆ ແຕ່ກໍມີຝົນຢູ່ ອືມ ເຈົ້າ ອັນນາ ລູກຢາກຂໍໃຫ້ແມ່ເລົ່າສູ່ຟັງແດ່ວ່າ ເປັນມາແນວໃດ ລູກຊາຍຂອງແມ່ຈຶ່ງໄປເຮັດວຽກຢູ່ພະມ້າ ອໍ ອ່າ ເລີ່ມຕົ້ນແຕ່ທີແລກໆເລີຍເນາະ ເຈົ້າ ເ ພາະວ່າຜ່ານມາ ອັນນາ ລູກຊາຍກະເຄີຍໄປເຮັດວຽກຢູ່ຄາຊີໂນ ອ່າ ສາມຫຼ່ຽມ ອັນ ບໍ່ແກ້ວເນາະ ແລ້ວກະໄປເຮັດຢູ່ຫັ້ນມາລະ ບາດນີ້ກັບມາລະກະມີໝູ່ຊັກຊວນໄປຕື່ມວ່າ ເອີ ໄປເຮັດຢູ່ຄາຊີໂນຕື່ມເນາະ ລະກ ະຍັງວ່າ ເອີ ໂອເຄ ໄປກະໄປຫັ້ນນະ ອີ່ແມ່ກະຍັງວ່າ ເອີ ໄປກະໄປ ລູກກະ ລູກກະເຄີຍເຮັດເຄີຍໄປລະເດ້ ບໍ່ເປັນຫຍັງ ບໍ່ຢ້ານນາຕີ້ ລູກຊາຍກະວ່າ ເອີ ບໍ່ ບໍ່ເປັນຫຍັງແມ່ ລູກເຄີຍໄປເຄີຍມາແລ້ວ ກະບາດນີ້ໄປຮ ອບສອງລະເນາະ ບາດນີ້ເຮັດໄປເຮັດມາກະໄປເຂົ້າຮອດປາກປະຕູກາຊີໂນຫັ້ນແຫຼະ ກາຊີໂນຫັ້ນເພິ່ນ ພັດມີໝູ່ຄົນໜຶ່ງຊັກຊວນວ່າ ໂອ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທບໍ ຊິໄດ້ເງິນດີໃດ໋ຫັ້ນນະ ລູກຊາຍລະໂທຫາແມ່ວ່າ ແມ່ ລູກຊິໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ເອີ ໄປກະໄປ ຄັນວ່າ ເອີ ຄັນມີໝູ່ລູກໄປນຳກະບໍ່ເປັນຫຍັງ ຄັນໄປກະໄປຊີ້ ແມ່ນລະ ລູກໝູ່ກະໄປຊີ້ ເອີ ເພິ່ນໃຫ້ເງິນເດືອນເທົ່າໃດ ວ່າ ໂອ ເງິນເດືອນນີ້ລະກະຫຼາຍໝື່ນຢູ່ແມ່ ແຕ່ວ່າອັນຢູ່ອັ ນກິນ ຄ່າຢູ່ຄ່າກິນ ເພິ່ນກະໃຫ້ລ່ວງໜ້າປະມານ 5,000 ນີ້ແຫຼະ ຄ່າຢູ່ຄ່າກິນຊີ້ນາ ລະກະຄ່າບ້ານພັກອີ່ຫຍັງເພິ່ນຫາຈ່າຍໃຫ້ແລ້ວ ອັນນີ້ນະ
ຫຼັງຈາກໄດ້ 3 ວັນ 3 ວັນແລ້ວ 3 ວັນມັນກະໄດ້ 4 ມື້ແລ້ວ ສາ ສາມຄືນເນາະ ສາມຄືນກະສີ່ມື້ແລ້ວ ບັດນີ້ເຮັດໄປເຮັດມາ ລູກຊາຍລະວ່າລັກເອົາໂທລະສັບຫັ້ນແຊັດຫາແມ່ ແມ່ ດຽວນີ້ລູກບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄທແລ້ວ ລູກຄືຂ້າມມາ ຢູ່ແບບ ອັນນາ ບ່ອນລູກບໍ່ເຄີຍຮູ້ເລີຍ ແບບມັນຄືແບບ ແຄບໆ ແບບບໍ່ຮູ້ເລີຍຫັ້ນນະ ວ່າ ອ່າ ມີກຳແພງອີ່ຫຍັງລ້ອມໝົດ ລະມີທະຫານ ຄືວ່າແບບທະຫານພະມ້າຫັ້ນເຕັມໝົດເລີຍຊີ້ ເພິ່ນໄດ້ເຮັດໜັງສຽນໜັງສືຈົບດີຖືກ ຕ້ອງຕົວະ ທີ່ວ່າໄປ ໄປ ໄປເທື່ອນີ້ຫັ້ນນະ ອໍ ອັນໜັງສືທີ່ຖືກຕ້ອງມັນກະບໍ່ ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຄືວ່າຫັ້ນແຫຼະ ເພາະວ່າ ວ່າໄປກະເປັນຄົນເຖື່ອນເນາະ ບັດໃບກໍບໍ່ມີຫັ້ນນະ ແບບເດັກນ້ອຍມັນກໍອາຍຸກໍບໍ່ເຖິງກະສຽນ ແລ້ວເຂົ າເຈົ້າກໍໄປແບບຄົນເຖື່ອນຫັ້ນນະ
ຕອນທີ່ວ່າລູກຊາຍແມ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນກາຊິໂນ ອັນ ຄິງໂຣມັນ ຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງຫັ້ນ ລາວໄດ້ເງິນເດືອນເທົ່າໃດເຈົ້າ ແລ້ວຈັ່ງໄປໄທຫັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເງິນເດືອນ ເງິນເດືອນນີ້ ສອງ ໄລ່ ໄລ່ເງິນ ເງິນຢວນເ ນາະ ເງິນຢວນນີ້ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເດືອນໜຶ່ງນີ້ສອງພັນຫ້າ ອໍ ອັນ ອັນນີ້ຕອນຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງເນາະ ແຕ່ວ່າໄປເຮັດຢູ່ໄທນີ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າອີກເນາະ ເຈົ້າເນາະ ແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າວ່າໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ວ່າຊິໄດ້ ໄລ່ ໄລ່ ໄລ່ເ ປັນເງິນບາດລ້ວນໆແຫຼະ ວ່າ ໝື່ນກໍບໍ່ວ່າແຫຼະ ໄລ່ເປັນແສນເປັນລ້ານ ພວກເຈົ້າກັບມາແລ້ວ ພວກເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຂີ່ລົດ ຂັບລົດແບບ ເອີ ແບບຫຍັງຫຼູຫຼາແບບນີ້ແບບນັ້ນນະ ແບບຍົວະເດັກນ້ອຍກໍໄປຫັ້ນນະ ເດັກນ້ອ ຍກໍດີໃຈເນາະ ດີໃຈກໍເລີຍວ່າ ເອີ ໄປ ແປວ່າຖືກຕົວະຖືກຍົວະໄປຊັ້ນບໍ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ຖືກຕົວະຖືກຍົວະໄປ ອັນ ຢາກ ຢາກໃຫ້ແມ່ເລົ່າສູ່ຟັງຕື່ມອີກເດີ້ວ່າ ລູກຊາຍຂອງແມ່ນີ້ອອກຈາກບ້ານໄປຕັ້ງແຕ່ມື້ໃດເດືອ ນໃດຊັ້ນນະ ແລ້ວໄປກັບ ອັນ ນຳກັນຫັ້ນ ອັນ ຈັກຄົນທີ່ວ່າຊິໄປໄທຫັ້ນນະເຈົ້າ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າອາຍຸລະຫວ່າງຈັກປີຫັ້ນນະເຈົ້າ ແມ່ພໍຮູ້ ອັນ ໝູ່ຂອງລາວທີ່ໄປນຳກັນຫັ້ນບໍ ວ່າ ເຈົ້າ ຢາກໃຫ້ເລົ່າໂຕນີ້ຄືນຕື່ມອີກເດີ້ເນ າະ
ໂດຍ ອ່າ ເດັກນ້ອຍນີ້ອອກໄປເນາະ ວັນທີ 25 ມື້ວັນສຸກ ວັນທີ 25 ເດືອນ 9 ເຂົາເຈົ້າອອກໄປ ອອກເດີນທາງນະ ປີ ພໍດີໄປຮອດ ໄປຮອດບ່ອນເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກກໍໜ້າຈະປະມານວັນທີ 30 ຫຼື 31 ນີ້ແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າໄປຮອດ ນະ ປີ 2022 ແມ່ນບໍເຈົ້າ ໂທຫາແມ່ຢູ່ ກໍແມ່ນແລ້ວ 2022 ຈັກຄົນ ແລ້ວ ອັນ ເດັກນ້ອຍໄປນຳກັນນີ້ກໍແມ່ນໝູ່ ໝູ່ດຽວກັນ ມີ 4 ຄົນ 4 ຄົນໄປນຳກັນ ອັນ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າເລົ່າໃຫ້ຟັງບໍເຈົ້າ ວ່າເຂົາເຈົ້າໄປນຳກັນ 4 ຄົນຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າແ ບບວ່າໄປທາງໃດນະ ໄປທາງເຮືອບໍ ຫຼືວ່າຂີ່ລົດຂີ່ຍົນໄປແບບຊັ້ນນະ ເຂົາເຈົ້າເລົ່າໃຫ້ຟັງບໍເນາະ ອັນ ຕາມ ອັນ ເລົ່ານີ້ແມ່ນເຂົາເຈົ້າບໍ່ເລົ່າ ແຕ່ວ່າລູກຊາຍນີ້ແບບ ລາວແລະເປັນບໍ່ເຄີຍປະສົບປະການເນາ ະ ລາວລະແບບໂທແລ້ວລະເວົ້າໃຫ້ແມ່ຟັງນະ ແມ່ ດຽວນີ້ລູກຂີ່ລົດຕູ້ ຕອນທຳອິດແມ່ນມີຂີ່ ອັນ ເຮືອມາຂ້າມຝັ່ງມາຟາກໄທນີ້ ຂີ່ເຮືອມາ ແລ້ວຫຼັງຈາກຂີ່ເຮືອແລ້ວກໍເອົາລົດຕູ້ມາຮັບ ມີລົດຕູ້ມາຮັບ ລົດຕູ້ມາຮັບແລ້ ວລະຫຼັງຈາກລົດຕູ້ແລ້ວລະຈັ່ງແມ່ນລົດເກັງ ລົດເກັງແລ້ວ ຫຼັງຈາກລົດເກັງແລ້ວລະຈັ່ງແມ່ນລົດເກັງອີກ ຫັ້ນນະ ລົດເກັງອີກແລ້ວລະຫຼັງຈາກລົດເກັງໄປແລ້ວແມ່ນຂີ່ເຮືອ ຂີ່ເຮືອຂ້າມຝັ່ງໄປແລ້ວ ບັດນີ້ຫຼັງຈາ ກນັ້ນກໍຈັກເປັນອັນໃດບໍ່ຮູ້ເລີຍບັດນີ້ ລາວໄປຮອດບ່ອນເຮັດວຽກພຸ້ນ ລາວບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕເລີຍວ່າຕົວເອງຂີ່ຫຍັງຕື່ມຫັ້ນບໍ່ຮູ້ເລີຍ ແຕ່ວ່າໃນຊ່ວງທີ່ລູກຊາຍຂອງແມ່ໄປຈາກ ຕົ້ນເຜິ້ງໄປໄທເນາະ ລາວກໍພໍຈື່ຢູ່ ແຕ່ໄ ປຮອດໄທແລ້ວຂີ່ລົດຈັກຕໍ່ຈັກຕໍ່ ລາວກໍເລົ່າໃຫ້ຟັງ ຫຼັງຈາກນັ້ນໄປຮອດພະມ້າຫັ້ນ ຖືວ່າລາວບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕເລີຍເນາະ ວ່າໄປຮອດບ່ອນນັ້ນໄດ້ຈັ່ງໃດ ແມ່ນບໍ່ເຈົ້າ ບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕເລີຍ ອື ຖືວ່າເຂົາເຈົ້າວາງຢາ ແມ່ນ ບໍ່ຮູ້ ສຶກໂຕເລີຍແຫຼະ ຫຼັງຈາກຫັ້ນກໍແມ່ນ ເຂົາທຳລາຍແລ້ວ ເຂົາທຳລາຍຕົວຈິງ ລາວ ລາວ ລາວອັນນີ້ໄປເຫັນມາກໍແມ່ນໂທລະສັບ ເຂົາກໍກັກໄວ້ແລ້ວ ໂອ້ ອັນກໍເລີຍວ່າມິດງຽບໄປແລ້ວ ເຈົ້າ ແລ້ວອັນ ຈົນຫຼັງຈາກຫັ້ ນແມ່ນ ເຈົ້າ ແມ່ ແລ້ວດົນປານໃດຊັ້ນ ແມ່ຈຶ່ງຮູ້ວ່າ ລະ ລູກຊາຍຂອງແມ່ຈຶ່ງແຈ້ງໃຫ້ແມ່ຮູ້ວ່າ ອັນລາວບໍ່ໄດ້ຢູ່ປະເທດໄທ ລາວຢູ່ພະມ້ານະເຈົ້າ ວັນທີແມ່ວ່າລາວໄປຮອດວັນທີ 30 ເດືອນ 9 ປີ 2022 ເນາະ ລະອີກຫຼາຍມື້ບໍ່ ລາວຈຶ່ງຕິດຕໍ່ມາບອກແມ່ຫັ້ນນະວ່າ ຕອນນີ້ລູກບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄທ ຫຼືວ່າຢູ່ປະເທດໃດອີ່ຫຍັງຫັ້ນນະເຈົ້າ ປະມານ 3 ເດືອນປາຍ ເກືອບເຂົ້າ 4 ເດືອນພຸ້ນໃດ໋ ຕ້ອງ ຕັ້ງ ຕັ້ງ 3 4 ເດືອນ ລາວຈັ່ງ ຈັ່ງແຈ້ງມາຫາ ຈັ່ງຕິດຕໍ່ມາຫາ ແມ່ບໍ່ເຈົ້າ
ມີເດັກນ້ອຍຄົນໜຶ່ງເນາະ ລາວເປັນໝູ່ສະໜິດກັນ ລາວໄປນຳກັນເນາະ ໝູ່ລາວຫັ້ນແຫຼະ ລາວກໍເລີຍວ່າ ມີ ມີແຟນຢູ່ຄາສິໂນເນາະ ຢູ່ຄາສິໂນຕົ້ນເຜິ້ງນີ້ເຈົ້າ ເພິ່ນລະຕິດຕໍ່ຫາໄດ້ ເພິ່ນລະແບບສື່ສານຫາກັນໄດ້ຫັ້ ນນະ ພໍດີສາວ ອັນໝູ່ຂອງອັນລູກຊາຍນີ້ ລາວພັດຕິດຕໍ່ຫາແມ່ເນາະ ປະມານ 12 ໂມງປາຍ ຕອນເດິກໆ ເດິກໆຫັ້ນແຫຼະ ກໍເລີຍວ່າຮັບວ່າ ເຈົ້າສະບາຍດີນີ້ວ່າ ອໍ ນີ້ແມ່ນແມ່ຂອງທ້າວນີ້ບໍ່ ລະວ່າ ແມ່ນແລ້ວ ອໍ ດຽວນີ້ນີ້ແ ມ່ຮູ້ບໍ່ ອັນລູກຂອງແມ່ນີ້ຖືກຢູ່ບ່ອນນີ້ບ່ອນນັ້ນວ່າ ອ້າວ ເອົ້າ ລູກຄືເວົ້າຈັ່ງນີ້ ແມ່ຕົກໃຈໃດ໋ ວ່າ ດຽວນີ້ລູກນີ້ຢູ່ບ່ອນໃດ ດຽວນີ້ ອັນນີ້ແມ່ນຜູ້ໃດ ລະລາວກໍວ່າ ໂອ້ ອັນນີ້ແມ່ນແຟນຂອງທ້າວນີ້ທ້າວນັ້ນເນາະ ແມ່ກໍຍັງວ່າ ໂອ້ຍ ດີອົກດີໃຈແລ້ວ ເປັນແນວໃດ ການຄືບໜ້າຂອງເຂົາ ແລ້ວເປັນແນວໃດ ປານນີ້ຍັງຈຶ່ງກຳລັງຮູ້ ອັນ ຂ່າວຄາວລາວ ແລ້ວເຂົາເປັນຕາຍຮ້າຍດີແນວໃດ ເຂົາໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນແນວໃດ ເປັນແນວໃດ ຫຼືວ່າຕາຍຫຼືຍັ ງຫັ້ນນະ ແມ່ກໍເລີຍເວົ້າຈັ່ງນີ້ ລາວວ່າ ບໍ່ເປັນຫຍັງເດີ້ແມ່ເດີ້ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້ານີ້ຖືກຂາຍໄປຢູ່ພະມ້າແລ້ວ ວ່າຊີ້ ໂອ້ ເຈົ້າ ບາດນີ້ຫຼັງຈາກຫັ້ນແມ່ກໍຕົກໃຈເນາະ ອ່ອນໝົດເລີຍ ບາດນີ້ນະ ແມ່ກໍບໍ່ມີກຳລັງໃຈເນ າະ ກໍເລີຍຖາມວ່າ ໂອ້ຍ ຕາຍແລ້ວ ລາວເປັນແນວໃດ ລູກຊາຍແມ່ ລະຄືຕິດຕໍ່ຫາແມ່ບໍ່ໄດ້ວ່າ ເພາະວ່າລູກຊາຍແມ່ນີ້ ລັກເອົາໂທລະສັບຫັ້ນ ແຊັດຫາທຳ ທະຫານທາງນອກ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມາຊ່ວຍ ລະເຂົາລະຈັບ ໄດ້ ດຽວນີ້ກໍທໍລະມານລູກຊາຍແມ່ເດີ້ ຈັບໂທລະສັບບໍ່ໄດ້ເດີ້ ແນວນີ້ແນວນັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍອະທິບາຍໃຫ້ຟັງໝົດລະ ກໍຍັງວ່າ ສົມພໍ ສົມພໍດຽວນີ້ ລູກຍັງຕິດຕໍ່ຫາແຟນລູກຫັ້ນ ຢູ່ທາງໃນຫັ້ນໄດ້ບໍ່ ວ່າຊີ້ ອັນເລື່ອງຕິດຕໍ່ຫ າໄດ້ນີ້ ກໍດົນໆຈັ່ງຕິດຕໍ່ຫາ ອັນແຟນ ສຳລັບເພິ່ນເວົ້າຈັ່ງນີ້ ຈັ່ງນີ້ ມີແຕ່ວ່າ ລູກນີ້ ລາຍລະອຽດນີ້ ລູກນີ້ສົ່ງຂ່າວໃຫ້ແມ່ຮູ້ເທົ່ານີ້ເດີ້ ຕື່ນເຊົ້າມາລະ ແມ່ກໍບໍ່ດີໃຈເນາະ ແມ່ກໍ ໂອ້ຍ ແມ່ນຄົນໄທບ້ານດອນຄູນເນາະ ຫຼວງ ນ້ຳທານີ້ຄືກັນ ຢູ່ໃກ້ໆນີ້ຊື່ໆ ແມ່ກໍເລີຍໄປ ໂອ້ ບາດນີ້ໄປກໍໄປຫາເຂົາເຈົ້າ ກໍເລີຍມີການພົວພັນກັນເລີຍຫັ້ນນະ ກໍເລີຍມີການພົວພັນ ພໍ່ແມ່ແຕ່ລະຄົນກຳລັງຮູ້ຈັກກັນ ກໍເລີຍມີການພົວພັນກັນໄປ ພົວ ພັນກັນມາກັບເ ທົ່າປັດຈຸບັນນີ້ຫັ້ນແຫຼະ ອັນເຂົ້າຮ່ວມກັນແບບເຮັດວິທີໃດ ເຮົາຊິເອົາລູກເຮົາອອກມາຫັ້ນນະ ອື ເຈົ້າ ອັນໃນ ໃນຕອນນັ້ນທີ່ແມ່ເລີ່ມເຮັດໜັງສືແລ່ນໜັງສືຫັ້ນ ອັນມີຫຼາຍ ພໍ່ແມ່ຫຼາຍຄົນບໍ່ເຈົ້າ ລະກໍເລີ່ມແລ່ນໜັງສືຫັ້ ນຕັ້ງແຕ່ເດືອນໃດປີໃດເຈົ້າ ກໍເລີ່ມ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 10 ມາເລີຍ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ 10 ປະມານເດືອນ 10 ປະມານວັນທີ 10 10 ປາຍນີ້ແຫຼະ ປະມານວັນທີ 10 ປາຍ ເດືອນ 10 ນີ້ແຫຼະ ປີ ຊ່ວງ ຊ່ວງເຂົາຊ່ວງເຮືອແບບອອກພັນສາ ປີ 2022 ບໍເຈົ້າ
ປີແລ້ວນີ້ແມ່ນບໍ່ ປີແລ້ວນີ້ແມ່ນລະ 2022 ນີ້ ອໍ ອັນ ແລ້ວຕອນທີ່ແມ່ແລ່ນໜັງສືຫັ້ນມີຈັກຄົນເຈົ້າ ເຈົ້າ ໂອ້
ກໍຫຼາຍຄົນໄດ໋ລູກ ຫຼາຍຄົນເຕີບໄດ໋ ມັນກໍປະມານ ພໍ່ແມ່ມາເຕົ້າໂຮມກັນກໍປະມານ 30 ປາຍຄົນພຸ້ນໄດ໋ ເຂົ້າມາຫາກັນກໍ ມາເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ເຮືອນອັນເອື້ອຍແພງຕານີ້ ຢູ່ບ້ານດອນຄູນຫັ້ນ ແມ່ນບ້ານທີ່ວ່າໃກ້ຄຽງກັ ນແມ່ນບໍ່ ທີ່ວ່າມາເຕົ້າໂຮມກັນ ພວກເພິ່ນມາທາງໄກກໍມີບໍ ແມ່ນ ແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນເປັນ ຊິເວົ້າລະແບບວ່າ ແຂວງລະກໍເປັນເມືອງເນາະ ເປັນເມືອງເມືອງ ລະມີຫຼາຍໆເມືອງແມ່ນບໍ່ເຈົ້າ ອັນທີ່ວ່າລູກເຕົ້າ ຍັງ ອັນ ຖືກຄ້າໄປ ຄ້າມະນຸດໄປພະມ້າຫັ້ນ ມີ ມີຫຼາຍໆເມືອງອີກແມ່ນບໍ່ເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນສະເພາະແຕ່ໃນເມືອງຫຼວງນ້ຳທາແມ່ນບໍ່ເຈົ້າ ແມ່ນເນາະ ມີເມືອງສິງ ເມືອງລອງ ພູຄາ ນາແລ ສຸດທ້າຍມານີ້ ອັນ ປັດຈຸບັນນີ້ຫັ້ ນ ເລື່ອງລາວທີ່ເພິ່ນຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງການບໍ່ ເພິ່ນຕອບເຮົາວ່າຈັ່ງໃດແດ່ແລ້ວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງວ່າຊິຊ່ອຍເຫຼືອພວກລູກໆ ລະເພິ່ນໄດ້ຕອບເຮົາວ່າຈັ່ງໃດບໍ ບໍ່ມີການຕອບຮັບ ຫຍັງເລີຍ ເພາະວ່າແລ່ນກະແລ່ນຫຼາຍທາງ ຫຼາຍສົມຄວນເນາະ ແລ້ວບໍ່ມີທາງໃດວ່າຊິມາວ່າ ໂອ້ຍ ອັນນ່າ ພວກຂ້ອຍຊິຊ່ວຍສຸດ ສຸດຄວາມສາມາດເດີ້ ພວກຂ້ອຍຊິແລ່ນແນວນີ້ແນວນັ້ນ ມີແຕ່ວ່າໃຫ້ລໍຖ້າ ລໍຖ້າ ລໍ ຖ້າໄປຕາມຂັ້ນຕອນ ກະໄດ້ລໍຖ້າຈົນເທົ່າປັດຈຸບັນນີ້ແຫຼະ ໂອ ແປວ່າເຮົາໄປນີ້ ເຮົາໄປຫາຂັ້ນໃດກ່ອນ ໄປຫາບ້ານ ລະໄປຫາຂັ້ນເມືອງ ຫາຂັ້ນແຂວງບໍ ຫຼືວ່າເຮົາໄປເຖິງ ໄປຫາຂັ້ນ ຫາຂັ້ນເມືອງແລະ ຫາຂັ້ນບ້ ານກ່ອນ ຂັ້ນບ້ານກ່ອນ ໄປເຊັນໃນບ້ານແລ້ວ ກໍໄປຫາຂັ້ນເມືອງ ຂັ້ນເມືອງແລ້ວເຮົາກະຂຶ້ນຂັ້ນແຂວງ ຂັ້ນແຂວງແລ້ວກະໄປຫາຢູ່ ຢູ່ວຽງ ຢູ່ວຽງກະໄປສາມເທື່ອແລ້ວ ລະບາດນີ້ເພິ່ນກະໄດ້ບອກມາວ່າ ເພິ່ນໄ ດ້ຮັບ ເອກະສານທີ່ແມ່ນຄຳຮ້ອງທຸກຈາກບັນດາພໍ່ແມ່ນີ້ໝົດສູ່ຄົນແລ້ວ ລະເພິ່ນຮູ້ວ່າເດັກນ້ອຍຫັ້ນມີຈັກຄົນຈັກຄົນ ກະໄດ້ຍື່ນໂຕນີ້ໃຫ້ເພິ່ນຮຽບຮ້ອຍແມ່ນບໍ່ ແມ່ນ ຍື່ນໃຫ້ໝົດ ລະເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ເອີ ຢູ່ໃນກົງໂຕນນີ້ ໝົດແລ້ວເດີ້ ໄປສະເໜີຍາມໃດກໍວ່າ ມີແລ້ວ ມີແລ້ວ ເຂົ້າໃນກົງໂຕນນີ້ໝົດແລ້ວ ພວກເຈົ້າຊິມາເຮັດຫຍັງຫຼາຍເທື່ອ ເພາະວ່າໃບນີ້ມັນກະມາຫຼາຍ ຫຼາຍລົບຫຼາຍຕ່າວແລ້ວດຽວນີ້ ເພາະວ່າ ພວກຂ້ອຍກໍສະເໜີທັ ງ ອັນນ່າ ສະຖານທູດພະມ້າ ເພິ່ນກໍຮັບຮູ້ແລ້ວດຽວນີ້ ຮັບຮູ້ ແຕ່ວ່າກໍໄປຕາມຂັ້ນຕອນ ເຮັດໄປເຮັດມາມື້ນັ້ນໄປລະວ່າ ຄືຊິຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ມີແຕ່ວ່າໄປຫາທາງອື່ນຊະ ເຂົາເຈົ້າລະຕອບແບບນີ້ ອັນນ່າ ຄວາມເວົ້າ ກໍເລີຍວ່າໂຈະຊະ ດຽວນີ້ ຂໍໂທດ ຂໍໂທດນາ ຜູ້ທີ່ວ່າ ວ່າຊ່ອຍບໍ່ໄດ້ແລ້ວນີ້ ແມ່ນ ຂັ້ນເມືອງບໍ ຫຼືຂັ້ນແຂວງທີ່ເພິ່ນບອກວ່າຊ່ວຍບໍ່ໄດ້ ຫຼືວ່າແມ່ນຫ້ອງການ ຂັ້ນແຂວງເລີຍ ຂັ້ນແຂວງເລີຍ ຫ້ອງການ ການຕ້ານການຄ້າ ມະນຸດແຂວງຫຼວງນ້ຳທາບໍ ແມ່ນແລ້ວ ອັນ ແລ້ວ ແລ້ວໃນມື້ທີ່ແມ່ໄປໃນມື້ນັ້ນ ມີພໍ່ແມ່ຈັກຄົນເຈົ້າ ທີ່ວ່າໄປລະເພິ່ນຕອບແບບຊີ້ໃຫ້ເຈົ້າໃນມື້ນັ້ນ ອັນ ປະມານ 8 ຄົນ 9 ຄົນນີ້ແຫຼະ ອໍ ອັນ ແຕ່ວ່າ 8 ຄົນ ຄົນ 9 ຄົນ ກໍເຂົ້າ ເຂົ້າ ໄປໃນ ອັນ ຫ້ອງການແທ້ໆ ຢູ່ໃນ ອັນ ຮັບ ຮັບຮູ້ນຳກັນກໍມີແຕ່ແມ່ກັບ ອັນ ພໍ່ເປິງສຸກຫັ້ນ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍແມ່ນເຂົາເຈົ້າກໍຢູ່ນອກໝົດ ບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ອັນນີ້ກໍ ອື ຖືວ່າ ອັນ ໄປໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ແມ່ນບໍ່ເຈົ້າ ປາຍເດືອນແ ລ້ວນີ້ບໍ່ເຈົ້າ ຫຼືວ່າ ອັນ ຈັ່ງ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ແມ່ນ ກາງ ກາງເດືອນ ເດືອນແລ້ວນີ້ ກາງເດືອນແລ້ວນີ້ ກາງເດືອນ 7 ເນາະເຈົ້າເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ເຈົ້າ ແລ້ວ ແລ້ວບັດນີ້ ເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ວ່າ ບໍ່ວ່າລູກຂອງນ້າເອງ ຫຼືວ່າລູ ກຂອງພໍ່ແມ່ຜູ້ອື່ນຫັ້ນນະ ອັນ ເທື່ອສຸດທ້າຍທີ່ເພິ່ນໄດ້ຍິນຂ່າວຈາກບັນດາລູກທັງຫຼາຍຫັ້ນ ແມ່ນຕອນໃດ ດົນປານໃດແລ້ວ ກໍບໍ່ໄດ້ດົນໃດ ກໍປະມານຊ່ວງ ຊ່ວງເດືອນ 6 ເດືອນ 7 ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍ ເດັກນ້ອຍເຂົາກໍຕິດຕໍ່ ມາເນາະ ແບບວ່າເຂົາປ່ອຍໂທລະສັບມາ ແລ້ວກໍວ່າ ມີແຕ່ວ່າໃຫ້ເວລາລົມນຳພໍ່ນຳແມ່ນີ້ ປະມານ 5 ນາທີ ຫຼື 10 ນາທີ ເຂົາເຈົ້າກໍລົມແບບກະທັນຫັນຫັ້ນນະ ມີແຕ່ວ່າ ແມ່ເອີຍ ດຽວນີ້ນີ້ເຮັດຈັ່ງໃດ ພວກລູກນີ້ກໍເມື່ອ ຍແລ້ວ ສຸດຄວາມສາມາດແລ້ວ ສິເຮັດແນວໃດ ໃຫ້ສິແລ່ນທາງໃດກໍແລ່ນຊະ ຫຼັງຈາກນີ້ໄປກໍ ພວກລູກກໍຄືສິບໍ່ມີ ບໍ່ມີແຮງເຮັດແລ້ວ ເພາະວ່າເຂົາກົດດັນຫຼາຍໂພດ ອື ອີກຢ່າງແມ່ນຢູ່ ເຂົາບໍ່ຊອດ ແຕ່ວ່າເຂົາກໍທໍລ ະມານເລື່ອງອື່ນ ເຂົາຕ້ອງໃຊ້ ອັນນ່າ ເຫຼັກເສັ້ນປະມານ 2 ນິ້ວນີ້ ຫຼືວ່ານິ້ວໜຶ່ງນີ້ ແລ້ວອີກຢ່າງກໍໂທດ ໂທດເບົາທີ່ສຸດກໍແມ່ນໃຫ້ແບກນ້ຳ ອັນນ່າ ຕຸກ 20 ລິດນີ້ ໄປຕາກແດດຢູ່ກາງເດີ່ນ ແດດກໍບໍ່ໄດ້ເປັນແດດຄືບ້ານເ ມືອງເຮົາເນາະ ແດດມັນກະແດດເຈັບ ຄືເຂົາເຈົ້າວ່າຫັ້ນແຫຼະ ແລ້ວບັດນີ້ ເຂົາຮຽກຮ້ອງຄ່າໄຖ່ບໍ່ ຄັນຢາກເມືອບ້ານ ເຂົາໄດ້ບອກຈັ່ງຊີ້ວ່າ ອັນນ່າ ຄັນຢາກເມືອບ້ານເອົາເງິນມາໄຖ່ເອົາ ແບບວ່າຮອດຂັ້ນນັ້ ນຫຼືຍັງຫັ້ນນະ ຍັງບໍ່ຮອດ ມີແຕ່ວ່າພວກ ອັນ ທີ່ອອກໄປຫັ້ນ ແມ່ນເຂົາເຈົ້າຮຽກຮ້ອງຢູ່ ຮຽກຮ້ອງຍ້ອນຫຍັງວ່າ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າເຮັດວຽກບໍ່ໄດ້ ເຮັດວຽກນີ້ ຊອກຫາລູກຄ້ານີ້ບໍ່ໄດ້ຈັກຢ່າງເລີຍ ແລ້ວກໍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເ ຮັດວຽກອີກ ມີແຕ່ທໍລະມານກັບທໍລະມານເລີຍ ແມ່ນຈັບໂທລະສັບລະແມ່ນແຊັດຫາແຕ່ພໍ່ແຕ່ແມ່ ເຂົາເຈົ້າລະຈັບໄດ້ກໍແມ່ນ ເຮັດໄປເຮັດມາເຂົາກໍເຫຼືອບ່າກວ່າແຮງແລ້ວ ກໍເລີຍວ່າ ອື ລຽກຄ່າໄຖ່ຊະ ອີກຢ່າງ ກໍທໍລະມານໄປ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ໃຫ້ລຽກຄ່າໄຖ່ໄດ້ເທົ່າໃດ ເຂົາກະສິເອົາເທົ່ານັ້ນລະຕີ້ ກະເລີຍວ່າລຽກຄ່າໄຖ່ແມ່ນປະມານ 12 ຄົນນີ້ກໍໄດ້ອອກມາແລ້ວ ອັນນັ້ນກໍຄືລຽກຄ່າໄຖ່ ແລະ ຈຳນວນທີ່ຢູ່ ຫັ້ນແມ່ນເຂົາເຈົ້າວ່າ ຢາກໃຫ້ລຽກຄ່າໄຖ່ ແມ່ນເຂົາເຈົ້າວ່າລຽກບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າເຂົາງົບປະມານຄົນເຂົາຂາຍໂຕອອກໄປແລ້ວ ໃຫ້ເຮັດວຽກຕາມເປົ້າໝາຍເຂົາ ພວກທີ່ ນາຍໜ້າເຂົາຂາຍໃຫ້ໄປແລ້ວ ແບ ບ 20 ລ້ານບາດ ໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ເປົ້າໝາຍຕາມ 20 ລ້ານບາດຫັ້ນນະ ໂອ ສົມມຸດຜູ້ໜຶ່ງຊີ້ບໍ່ເຈົ້າ ຊາວລ້ານບາດ ຫຼືວ່າ ເຈົ້າ ອັນ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຈວ່າຄົນໜຶ່ງ ຫຼືວ່າໃນກຸ່ມເຂົາຫັ້ນ ບໍ່ ກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າມັນ ມັນແມ່ນແນວໃດຫັ້ນນະ ດຽ ວນີ້ສະຫຼຸບແລ້ວ ໝາຍຄວາມວ່າລູກຫຼານໄທເຮົາທີ່ວ່າຍັງຕົກຄ້າງຢູ່ຫັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າເຂົາຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຢາກລຽກຄ່າໄຖ່ ເຂົາຍັງບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກຕໍ່ຢູ່ ແມ່ນຕົວະ ແມ່ນ ແມ່ນ
ບັດນີ້ ອັນ ຢາກຂໍຖາມແມ່ຕື່ມອີກຊະນໍ ເຈົ້າ ອັນ ວ່າແມ່ວ່າໄດ້ລົມກັບລູກຊາຍຢູ່ເນາະ ບາງເທື່ອກໍໄດ້ລົມຢູ່ ແຕ່ວ່າລົມແບບກະທັນຫັນ ໃນຊ່ວງທີ່ວ່າໄດ້ລົມກັນຫັ້ນ ເຂົາເຈົ້າໂທມາໃຫ້ຟັງແຕ່ສຽງບໍ່ ຫຼືວ່າວິດີໂອຄໍ ແ ມ່ໄດ້ເຫັນ ອັນ ສະພາບ ໄດ້ເຫັນໜ້າຕາລູກບໍ່ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ວ່າເປັນຈັ່ງໃດແລ້ວ
ບໍ່ໄດ້ເຫັນແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າແບບໂທແບບຟັງສຽງຊື່ໆ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ເຫັນໜ້າ ອີ່ແມ່ຖາມນີ້ ລູກຟັງໄດ້ ແຕ່ວ່າລູກຕອບບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າຢູ່ທາງຫຼັງ ເຂົາແບບຟັງຢູ່ ແລ້ວເຂົາບໍ່ໃຫ້ເວົ້າ ແບບໃຫ້ຮູ້ການເຄື່ອ ນໄຫວຂອງເຂົາຫັ້ນນະ ແບບບໍ່ຢາກໃຫ້ຮູ້ເລີຍຫັ້ນນະ ຄັນສົມມຸດວ່າ ມີການແບບແປກໆໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວເຂົາຈະລົງໂທດ ລູກຊາຍກໍເລີຍເວົ້າບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເພາະວ່າມັນມີນາຍໜ້າຢູ່ທາງຫຼັງຟັງຢູ່ ອາ ແປວ່າດຽວນີ້ຫັ້ ນ ຄັນເປັນເຂົາອະນຸຍາດໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາທາງບ້ານ ເຂົາກໍຕ້ອງມາເຝົ້າວ່າເຮົາເວົ້າອີ່ຫຍັງ
ແມ່ນ ແມ່ນ ກ້ອງວົງຈອນກໍຈັບຢູ່ ແລ້ວກໍເຂົາຕ້ອງຟັງຢູ່ຕິດໂຕເຮົາຫັ້ນ ວ່າເຮົາຊິເວົ້າແນວໃດ ເຮົາຊິລົມພໍ່ແມ່ແນວໃດ ຄັນວ່າ ເອີ ລົມພໍ່ແມ່ ເອີ ຢູ່ດີສະບາຍແນວນີ້ແນວນັ້ນ ໃຫ້ເວົ້າແບບນີ້ນະ ແບບບໍ່ໃຫ້ເວົ້າຄວາ ມທຸກເລີຍຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າເຮົາກໍຊ່ວຍ ຂໍ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງລາດທາງການເພິ່ນນັ້ນແຫຼະ ເຮັດແນວໃດກໍໃຫ້ເປັນຫູເປັນຕາຊ່ວຍແດ່ ເດັກນ້ອຍເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ຫຍັງແດ່ເນາະ ຄືວ່າແຫຼະ ທີ່ມາທີ່ໄປເປັນແນວ ໃດ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ຮູ້ຫັ້ນນະ ແນວໃດກໍຝາກຝັງ ທາງລາດທາງການເພິ່ນ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳແດ່ເດີຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ກະຖືວ່າແລ່ນມານີ້ກະເກືອບຊິຮອດປີແລ້ວເນາະ ເຈົ້າ ເນາະ ແມ່ນບໍ່ເນາະແມ່ ແມ່ນ ເກືອ ບຮອດປີແລ້ວ ຮອດເດືອນ 10 ນີ້ກະໄດ້ປີແລ້ວ ເຈົ້າ ຫຼືວ່າ ອັນ ແມ່ມີຫຍັງຢາກຈະຝາກເພີ່ມຕື່ມອີກບໍ່ ເຈົ້າ
ກະຢາກຝາກຝັງນຳເດັກນ້ອຍເນາະ ຄືວ່າແຫຼະ ຄວາມຮູ້ບໍ່ທົ່ວບໍ່ເຖິງກະໃຫ້ຮູ້ ແລ້ວກະເປັນບົດຮຳບົດຮຽນເນາະ ບໍ່ຕ້ອງໃຫ້ຫຼົງກົນຄົນທີ່ ເຂົາເຈົ້າແບບ ເອີ ຍົວະຕົວະໄປແບບ ຍົວະ ແບບວ່າ ເຫັນເງິນຕາດຳ ເ ຫັນຄຳຕາມືດຫັ້ນນະ ແບບໃຫ້ເຕືອນສະຕິເດັກນ້ອຍແຕ່ລະຄົນເນາະ ພໍ່ແມ່ແຕ່ລະຄົນກໍມີອັນໃດກໍໃຫ້ເຕືອນສະຕິລູກຫັ້ນ ໄປທາງໃດກໍທີ່ມາທີ່ໄປກໍໃຫ້ມີບັດມີໃບແດ່ຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ກໍຕ້ອງຂໍຂອບໃຈ ແມ່ຫຼາຍໆເນາະ ທີ່ວ່າມາເລົ່າເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບລູກຊາຍຂອງແມ່ເນາະ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນກໍຍັງຕິດຄ້າງຢູ່ໂຮງກາຊິໂນຂອງຈີນໃນພະມ້າພຸ້ນ ແລະ ຫວັງວ່າລູກຊາຍຂອງແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍຄົນອື່ນໆ ທີ່ວ່ າຕິດຄ້າງຢູ່ຫັ້ນຈະໄດ້ກັບບ້ານໄວໆເນາະແມ່ເນາະ ກໍຂໍລາຄວາມລົມຊະເນາະ ແຕ່ຕອນນີ້ ກໍຂອບໃຈຫຼາຍໆ ທີ່ວ່າ ອັນ ອະທິບາຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງໃຫ້ເຮົາຮູ້ແຈ້ງ ແລ້ວກະເຂົ້າໃຈໃນສະພາບການທຸກຢ່າງ ຂອບ ໃຈຫຼາຍໆ ເຈົ້າ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈເດີ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ຂອບໃຈ ຂອບໃຈ ເຈົ້າ ເດີ ກໍຖືວ່າມື້ນີ້ໄດ້ຂໍ້ຄິດດີໆເນາະ ເຈົ້າ ໄດ້ຄະຕິເຕືອນໃຈເນາະ ເຈົ້າ ເນາະ ຈາກແມ່ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ເຈົ້າ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບ ຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ສຳລັບມື້ນີ້ຕ້ອງລາໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນ EP ຕໍ່ໄປ ສະບາຍດີ